ລາວເຮົາຈາກທຸກຊັ້ນສັງຄົມ ແລະ ທັງທຸກຊັ້ນປັນຍາຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງທັງເຖົ້າ ແລະ ໜຸ່ມ ປົບຈາກຄ້ອນກັບກ່ຽວໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຫຼື ໜີໄປຈາກມັນ ຕໍ່ແຕ່ປີ 1973 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແຕ່ປີ 1975 ທີ່ໃນຮວດແລກໆ 19 ມີນາ ປີ 1976 ຈາກສູນໜອງສະໂນນ້ອຍ ແລະ ສູນ ຕ.ຊ.ດ. ຂອງເມືອງໜອງຄາຍ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ມີຄົນລາວ 150 ຄົນ ຈາກການນຳພາຂອງທ່ານ ເມີຟີ ເລຂາທິການຂອງກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະ ຕຣາເລຍຂອງສະໄໝນັ້ນ ໄປສຳພາດຄັດເລືອກເອົາມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງ ຖືກແບ່ງໄປຢູ່ແມລເບີນ ແລະ ຊິດນີ ຈາກນີ້ ບັດນີ້ມີຄົນລາວຢູ່ໃນປະເທດ ອົດສະເຕຣເລຍເຖິງປະມານ 10,000 ຄົນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຕາຍໄປຢູ່ສະເໝີມາ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼືວ່າໄດ້ຍິນໂດຍຕົງ ແມ່ນສິນລະປິນຂອງລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄື ວົງດົນຕີຕ່າງໆ ນັບມື້ນັບສູນຫາຍໄປເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ ຕົວຢ່າງ ວົງດົນຕີແມ່ນ້ຳຂອງ ສາຍທາລາ ເຊເວັນອັບ ແລະ ອື່ນໆ ດັບສູນໄປແລ້ວ ແລະ ມືດົນຕີຄົນດີໆ ເກັ່ງໆ ກໍຄ່ອຍໆສູນເສຍສີໄມ້ລາຍມືໄປ ເພາະກີຕ າ ກອງ ອາກອກດີອົງ ແລະ ອຸປະກອນສິນລະປິນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງແລ້ວ ຄັນບໍ່ວ່າສຽງດີສຽງມ່ວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບກາຍເປັນສຽງຄວາຍຕູ້ ກໍອາດຈະມີແລ້ວ ມັນເປັນແນວໃດຈຶ່ງເປັ ນແນວນີ້ທ່ານເອີຍ ໃນຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍນຳເອົາການສຳພາດນັກສິລະປິນລາວຄົນໜຶ່ງໃນນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມາເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຊາບ ຫຼື ພິຈາລະນາເບິ່ ງ ຜູ້ກ່ຽວເປັນບຸກຄົນສຳຄັນຄົນໜຶ່ງຂອງຄະນະວົງດົນຕີ The Spirit Night ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ຄາວປີ 1970 ພຸ້ນ ທີ່ບັດນີ້ຜູ້ກ່ຽວກໍເຂົ້າວົງເຂົ້າຄະນະ ເຮັດໃຫ້ແມລເບີນມີສິນລະປິນລາວດັງກ້ອງຢູ່ ທ່ານ ວົງເດດ ນັນທະ ທຳມິໂກ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນມານີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕັ້ງແຕ່ຢູ່ເມືອງລາວພຸ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍັງນ້ອຍໆຢູ່ ລະກະມາປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກະຄືກັນ ທ່ານນີ້ຫຼິ້ນດົນຕີນີ້ມານານແລ້ວ ຫຼິ້ນກີຕານີ້ນະ ລະກະປະກອບວົ ງຢູ່ໃນລາວກະແມ່ນ ຄືຊິແມ່ນ The Spirit Night ບໍ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ທ່ານຫຼິ້ນວົງດົນຕີນີ້

ພີ້ ຜູ້ໃດກະມີວຽກ ກະ ກະມີການ ອັນນີ້ລະຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກເຮັດການນະ ມັນກະຕ່າງກັນ ບ້ານ ເພາະວ່າເຮົາຫັ້ນເປັນນັກຮຽນ ເຮົາຫັ້ນໄປຊ້ອມເພງບໍ ແປວ່າມັນຫັ້ນກະ ກະງ່າຍຢູ່ອັນນີ້ ເພາະຈັ່ງໃດ ເພາະ ວ່າມັນກະບໍ່ມີໃຜໄປຫ້າມ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີຫຍັງມາ ອັນ ແບບທີ່ວ່າ ເຮົາແບ່ງເວລາໄປໄດ້ ອັນນີ້ເທົ່ານັ້ນລະ ກະກະແມ່ນແທ້ ເພາະວ່າຢູ່ເມືອງລາວເຮົານີ້ ເລື່ອງຊ້ອມດົນຕີນີ້ ຊ້ອມຢູ່ໃສກະໄດ້ ມັນດັງປານໃດກະໄດ້ ບໍ່ມີໃ ຜໄປໂຈມຕີ ຫຼືວ່າຟ້ອງຮ້ອງເຮົາ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ຄັນເຮົາຊ້ອມຢູ່ບ້ານນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ ມັນຂ້າງບ້ານເຂົາຊິໂທເອົາຕຳຫຼວດ ຕ້ອງໄປໄດ້ຊ້ອມຢູ່ຮ້ານນີ້ລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີບັນຫາຊ້ອ ມເພງນີ້ ແມ່ນໆ ບັນຫາໃຫຍ່ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງແທ້ເນາະ ສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ ມັນບັນຫາທີ່ວ່າມັນ ໜຶ່ງ ອັນ ຕ່າງ ຕ່າງແຕ່ລະຄົນ ເພາະວ່າເຮົາ ອັນ ຕ້ອງໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຖາມກັນກ່ອນວ່າ ເອີ ຜູ້ໃດ ຜູ້ໃດມີຫວ່າງບໍ່ ບ າງເທື່ອບາງຄົນບໍ່ ເພິ່ນກະມີວຽກມີການ ບາງເທື່ອບໍ່ ກະໄປເຮັດການມື້ວັນເສົາກະມີ ມື້ວັນທິດກະ ກະ ກະມີ ອັນນີ້ນີ້ລະ ແປວ່າ ແປວ່າມັນຕ່າງກັນ ແປວ່າ ອັນ ອັນ ເວລານີ້ມັນມີຈຳກັດຫຼາຍ ຢູ່ ອັນ ພີ້ນີ້ ບໍ່ ບໍ່ເຄື່ອນກັບຢູ່ ບ້ານເຮົາ ກະແປວ່າພວກທ່ານມີບັນຫາໃນການ ຫາເວລາໄປຊ້ອມເພງຊັ້ນຕົວະເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ປະກອບເພງ ດົນຕີໃສ່ເພງຊີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຍາກບໍ່ ອ່າ ເລື່ອງອັນນັ້ນມັນກະບໍ່ຊິໄດ້ຍາກຫຼາຍປານໃດ ເພາະຈັ່ງ ໃດ ເພາະວ່າເຮົາຫັ້ນມີເພງແລ້ວ ເຮົາກະນັ້ນ ອັນ ເອົາແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ລະກະໄປຟັງ ໄປຟັງມາລຽບລ້ອຍແລ້ວ ເຮົາຫັ້ນກະນັ້ນ ມາ ອັນ ກະມາຊ້ອມກັນ ອັນນີ້ແຫຼະ ແປວ່າມັນຊິເຂົ້າກັນບໍ່ ຫຼືມັນເປັນແບບໃ ດ ອັນນີ້ ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນີ້ ຄືມີວົງຕະກຸນໜຶ່ງຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນນີ້ນະ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຫັນເຂົາເຈົ້າ ກະແປວ່າຢູ່ໃນລາວພຸ້ນລະ ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນດົນຕີມີຊື່ວ່າ The Thunderfly ບໍ່ ລະກະພວກທ່ານກະ The Spirit Night ລະ ກະໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ກະມີສາຍທາລາບໍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງບໍ່ ມັນຫາຍໄປໃສໝົດດຽວນີ້ ແມ່ນ້ຳຂອງບໍ່ ແປວ່ານຳກັນ ຕ່າງຄົນ ອ່າ ແບບທີ່ວ່າຊິແມ່ນເລື່ອງວຽກການແດ່ ເລື່ອງອັນນັ້ນແດ່ ກະເລີຍ ກະບໍ່ໄດ້ມີ ອັນ ຊິຊອກຫາຜູ້ອື່ນມາຫຼິ້ນນຳກັນບໍ່ ແປວ່າມັນກະຍາກ ອັນນີ້ລະ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມັນກະບໍ່ໄດ້ ອັນ ບາງຄົນ ອັນ ແບບທີ່ວ່າ ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍ່ມັກແທ້ໆນີ້ ເຈົ້າກະຫຼິ້ນບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ອັນໜຶ່ງນີ້ລະ ເພາະວ່າຕ່າງຄົນກະໄປວຽກ ໄປການເດີ ອັນນີ້ລະ ຊອກຫາຄົນທີ່ວ່າມາປະແທນ ວ່າມັນກະຍາກ ກະແປວ່າຄວາມໝາຍຂອງທ່ານ ເວົ້າໂດຍສັ້ນໆນີ້ແມ່ນວ່າ 1 ຂາດເວລາໃນການຊ້ອມເພງ ແມ່ນແຫຼະ 2 ມາລະກະແມ່ນຂາດເລື່ອງທີ່ວ່າ ເອົາ ຄົນມາຊ້ອນ ເອົາຄົນມາຊ້ອນໃສ່ແທນຜູ້ເກົ່າ Yep ແມ່ນແຫຼະ ອັນນີ້ລະ ແຕ່ບັດນີ້ລະກະເລື່ອງທີ່ວ່າເງິນຄຳ ຫຼືວ່າອຸປະກອນນີ້ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຕິ ບໍ່ ເລື່ອງນັ້ນ ແປວ່າ ແປວ່າມັນກະບໍ່ມີບັນຫາດອກ ເລື່ອງອັນນີ້ນີ້ລະ ເພາ ະຈັ່ງໃດ ເພາະຕ່າງຄົນບໍ່ ເອີເນາະ ເພິ່ນກະເຮັດວຽກເຮັດການ ເພິ່ນກະສາມາດຊື້ ຊື້ ຊື້ໄດ້ ຫາກຕ່າງ ແຕ່ວ່າມັນມີຕັ້ງແຕ່ວ່າເລື່ອງບັນຫາທີ່ວ່າມັນເວລານີ້ແຫຼະ ກັບວຽກການ ອັນນີ້ລະ ແປວ່ານັ້ນ ແປວ່າມັນຍາ ກ ຄັນ ຄັນ ຄັນໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງອຸປະກອນນີ້ນະ ທ່ານເວົ້າວ່າຜູ້ໃດກະເຮັດລາເຮັດການ ຊື້ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ວົງດົນຕີລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ຊື້ອຸປະກອນດົນຕີນີ້ກະ ແມ່ນວ່າຊື້ໃ ນຂັ້ນໃດ ຂັ້ນຕ່ຳບໍ່ ຂັ້ນກາງບໍ່ ຫຼືວ່າຂັ້ນສູງ ແນວດີສຸດຍອດບໍ່ ຫຼືວ່າປານໃດເນາະ ອັນນີ້ມັນກະແລ້ວແຕ່ ອັນ ຜູ້ ອັນ ມັກ ອັນນີ້ລະ ແປວ່າບາງຄົນບໍ່ ເພິ່ນມັກ ອັນ ຕື ອັນ ທີ່ວ່າມັນຂອງດີແທ້ໆ ເພິ່ນກະຊື້ອັນດີ ແປວ່ານັ້ນແລ້ວແ ຕ່ ກະ ກະແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ ອັນນີ້ ແປວ່າສຳລັບ ຄັນແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ ແປວ່າໃນຂັ້ນທີ່ວ່າກາງໆໂລດ ແປວ່າມັນຈັ່ງນັ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ລະ ແປວ່າຖ້າວ່າຊິເອົາຂັ້ນສູງ ເພາະວ່າມັນປ ຽບທຽບມັນກະເຮົາຫັ້ນ ເຮົາຫຼິ້ນຢູ່ພີ້ ເຮົາຫັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຫຼິ້ນເປັນອັນອາຊີບແທ້ໆ ຖ້າວ່າເຮົາເປັນອາຊີບແມ່ນອັນນີ້ນະ ອັນນີ້ເຮົາຫຼິ້ນເພື່ອສັງຄົມຊື່ໆ ເຮົາຈັ່ງອັນນັ້ນ ເຮົາຫັ້ນບໍ່ຕ້ອງຊິວ່າຈຳເປັນວ່າຊິໄປເ ອົາອັນທີ່ວ່າມັນຂັ້ນສູງໂລດ ເຮົາເອົາພຽງປານກາງມັນກະໄດ້ແລ້ວ ອັນ ເອີຍົກ ຍົກຕົວຢ່າງຈັ່ງຊີ້ຊະ ຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ນະ ທີ່ວ່າສຳພາດທ່ານຢູ່ນີ້ ກໍໄມໂຄຣໂຟນນີ້ນະ ໄມທີ່ວ່າໃຊ້ເວົ້າຢູ່ນີ້ນ່າ ແມ່ນລາຄາປະມານ ຄັນຊື້ເປັນນີ້ກໍປະມານ 70 ຄັນຊື້ບໍ່ເປັນແດ່ກໍປະມານ 150 ໂດລາ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າບໍ່ກາຍ 150 ໂດລາ

ອັນນີ້ລະ ແປວ່າລາຄາມັນ ແປວ່າສ່ວນຫຼາຍເຮົາໃຊ້ ເຮົາໃຊ້ແປວ່າອັນໂຕໄມນີ້ ແປວ່າແມ່ນອັນນັ້ນໝົດ ແປວ່າໄມອັນດີໆໝົດ ອັນນີ້ນີ້ລະ ເພາະວ່າມັນເປັນນຳອັນນັ້ນໃດ໋ ເພາະວ່າສຽງມັນ ແປວ່າມັນກະ ກະ ກະຮ້ ອງສຽງດີອີກ ອັນນີ້ຕ່າງກັນ ແລະ ກ່ຽວກັບລົດຊາດໃນການມັກຊອບດົນຕີ ຫຼືວ່າເພງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມນັກຮ້ອງລາວນາງໜຶ່ງທີ່ວ່າໂດ່ງດັງ ອັນລາວຊີ້ແຈງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໃ ນ ທາງສ່ວນໂຕນີ້ວ່າ ຄົນລາວໃນລາວອັນກໍເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກລູກກຸງ ແລ້ວຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍມັກກຸງແດ່ ລູກທົ່ງແດ່ ແລ້ວຕາມທີ່ທ່ານສັງເກດນີ້ ເຫັນວ່າຄົນລາວເຮົາໃນລັດ Victoria ຫຼືວ່າໃນປະເທດ Australia ກໍດີນີ້ ມັກທຳນອງ ໃດເນາະ ສ່ວນຫຼາຍເດີ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນນີ້ຫັ້ນ ແປວ່າມັກເພງລູກທຸ່ງ ກະແປ ລູກທຸ່ງແປວ່າມັນກະມີຫຼາຍຢູ່ ອັນນີ້ນະ

ອັນມັນມ່ວນສຳລັບທີ່ວ່າກ່ຽວກັນໄປງານ ໄປວ່າໄປງານອັນປາຕີ້ ໄປງານບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ບໍ ແປວ່າມັນມ່ວນຫຼາຍ ຫັ້ນຕ່າງກັນ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບອີກ ເພາະວ່າມັນເຫັນວ່າສັງຄົມລາວເຮົາໃນຕ່າງປະເ ທດ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ນະ ມັນຂາດໆເຂີນໆນັກແຕ່ງເພງນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ນີ້ນະ ກະມີດັອກເຕີທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດ Australia ນີ້ ລະກະຢູ່ໃນ Sydney ກະອາດຈະມີໜ້ອຍໜຶ່ງ ລະກະມີບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ວ່າ ເຄີຍແຕ່ງເພງ ແລະ ກະບໍ່ເກັ່ງດອກ ແຕ່ວ່າແຕ່ງໄດ້ນີ້ນະ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າໃນປະເທດ Australia ນີ້ ມີນັກແຕ່ງເພງນີ້ຈັກຄົນເນາະ ໂອ້ ເລື່ອງນີ້ເດີ ມັນກະຍັງຍາກຢູ່ເດີ ເພາະມັນກະມີຫຼາຍຄົນໃດ໋ ເພາະວ່າຄືກັນກັບອັນ ອັນຮູ້ ຈັກຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າກະມີອັນຄືວ່າອັນນັກຮ້ອງມາຕັ້ງແຕ່ຢູ່ບ້ານເຮົາຫັ້ນ ລາວຫັ້ນກະ ກະແຕ່ງໄດ້ຢູ່ ກະຄືເພິ່ນເນາະ ຄືເປັນຕົວຢ່າງ ຍາອ້າຍບຸນທ່ຽງຫັ້ນບໍ ແລະກະມີອັນ ອັນນັກແຕ່ງເພງທີ່ວ່າມັນເປັນອັນທີ່ວ່ າສະໝັກຫຼິ້ນຫັ້ນກະມີຫຼາຍໃດ ຄືກັນກັບອັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມາຫັ້ນ ຄືກັນກັບປາບີນາເດບໍ ລາວຫັ້ນກະແຕ່ງເພງໄດ້ ມີຜູ້ ຜູ້ນີ້ກະໄດ້ ເຫັນບໍ ແປວ່າລາວຫັ້ນບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນທີ່ວ່າພວກສິລະປິນ ເປັນອາ ຊີບ ຫາກແຕ່ວ່າລາວສາມາດແຕ່ງໄດ້ ອັນນີ້ນີ້ແຫຼະ ແປວ່າມັນ ແປວ່າມັນກະມີຫຼາຍຄົນຢູ່ ວ່າທີ່ວ່າແຕ່ງເອງໄດ້ ຫາກຕ່າງແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີໂອກາດວ່າສິໄດ້ເອົາອອກມາອັນ ເຮັດອັນເປັນເພງລາວແທ້ໆ ໃຫ້ອັນພີ່ນ້ ອງຟັງ ອັນນີ້ນີ້ແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າສາມາດແຕ່ງຢູ່ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ມີການປະດິດສ້າງເພງອອກມາເລື້ອຍໆນີ້ ກະເໝືອນຊະວ່າບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມທ່ານວ່າຈັ່ງຊີ້ ສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຫຼືວ່າຄົນລາວນອກ ກະດົນໄປນີ້ແມ່ນວ່າມັນສິດັບສູນໄປເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລ້ວກະຮີດຄອງປະເພນີ ດົນຕີ ສິລະປິນລະປະນີ້ ກະຄ່ອຍດັບໄປໜ້ອຍໆ ຢາກຖາມວ່າ ສຳລັບ ດົນຕີສິລະປິນ ນີ້ນະ ມັນມີອາຈານອາສາສະໝັກມາສອນພວກເກີດນຳຫຼັງນີ້ ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ສິລະປິນລາວ ມີບໍເນາະ ອ່າ ໂຕນີ້ມັນກະຍາກໆເດີ້ ອັນນີ້ເດີ້ ເພາະວ່າ 1 ເພາະວ່າມັນສັງຄົມເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ອັນ ຄົນກະຢູ່ໄກກັນຫັ້ນນະ ອັນນີ້ ນີ້ແຫຼະ ບັດແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າບັນຫາທີ່ໂຕນີ້ມີບັນຫາທີ່ວ່າເວລານີ້ ແປວ່າມັນກະມີ ແປວ່າມັນກະມີຍາກ ອັນນີ້ເດີ້ ແປວ່າມັນມີບໍ່ຫຼາຍ ອັນນີ້ລະ ເພາະວ່າຄືກັນກັບເວົ້າໃຫ້ຟັງຫັ້ນແຫຼະ ອັນ ຂໍ ຂໍ ຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ ຄັນເວົ້າຈັ່ງ ຊີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ຢາກຖາມວ່າ ໃນນາມທ່ານ ຫຼືວ່າວົງດົນຕີລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ໃນການຫຼິ້ນເພງ ຫຼືວ່າດົນຕີຕ່າງປະເທດກັບດົນຕີລາວ ລາວແບບໃດກະຢ່ານີ້ ອັນໃດມັນຍາກກວ່າກັນ ແປວ່າມັນ ຍາກເບິດທັງອັນ ທັງສອງອັນ ອັນນີ້ລະ ເພາະວ່າອັນນີ້ມັນແລ້ວແຕ່ຄົນມັກ ອັນນີ້ລະ ເພາະວ່າບາງຄົນກະມັກດົນຕີອັນແບບທີ່ວ່າໄປທາງສາກົນ ບາງ ບາງຄົນກະ ກະມັກດົນຕີໄປແບບບ້ານເຮົາ ໄປແບບອັນ ອັນ ໄ ປແບບປະເພນີລາວເຮົາຫັ້ນ ອັນນີ້ແປວ່າມັນກະມີ ຫາກຕ່າງແຕ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າດົນຕີແບບປະເທດບ້ານເຮົາຫັ້ນ ຂອງລາວຂອງເອງແທ້ໆຫັ້ນ ແປວ່າມັນຍາກຢູ່ ເພາະຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າ 1 ມັນບໍ່ມີການສືບພັນມາ ກັນໄດ້ອັນຫຼາຍປີແລ້ວ ອັນນີ້ນີ້ ແປວ່າອັນນັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ທ່ານໝາຍເຖິງດົນຕີລາວເດີມມັນບໍ ຢັບ ແມ່ນແລ້ວ ອັນນີ້ນະແມ່ນບໍ ໂອ ດົນຕີລາວເດີມມັນ ມັນ ມັນ ມັນຍາກຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນງ່າຍໆ ມັນ ມັນຄືຂອງວົງຈັ່ງຊີ້ ໂອຍ

ດົນຕີລາວເດີມນີ້ ແປວ່າມັນຫັ້ນ ມັນຫັ້ນບໍ່ມີຜູ້ສອນໄດ້ຫຼາຍໃນເລື່ອງນັ້ນ ມັນກະຍາກຢູ່ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນນີ້ ແປວ່າຄົນລາວ ລາວນອກນີ້ນະ ມັນບໍ່ເກັບຮັກສາໄວ້ ອັນເຂົາເອີ້ນວັດທະນະທຳກ ະວ່າແມ່ນ ບໍ່ວ່າຊິແມ່ນດົນຕີບໍ ເລື່ອງກິລາກິລາບໍ ເລື່ອງເຮັດອາຫານການກິນບໍ ເອີ້ນຟ້ອນ ອັນນາດຕະສິນຫັ້ນມີຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງຕີມວຍຈັ່ງຊີ້ກະ ອາຈານມວຍລາວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ກະ 2 ຄົນ ລະຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ ນກະອາຊີບແທ້ໆ ລະເກືອບໄດ້ເປັນແຊ້ມເມືອງໄທພຸ້ນ ຕີມວຍ ລະກະຫຼາຍຄົນກະນັກມວຍແທ້ໆ ແລ້ວກະນັກສິລະປິນກະມີ ເປັນ ເປັນຜູ້ສອນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່ານັກດົນຕີລາວເດີມນີ້ບໍ່ເຫັນວ່າມີ ແຕ່ວ່າສະໝັກຫຼິ້ນນີ້ ຢູ່ຊິ ດນີກະບໍ່ແມ່ນ 2-3 ຄົນພຸ້ນບໍ ລະກະໃນດ້ານສິລະປະຫັ້ນ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ກະມີ ມີອາຈານຊັ້ນນຳພຸ້ນແຫຼະ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊັ້ນນຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເດີ້ ຊັ້ນນຳໃນພະລາຊະອານາຈັກລາວ ກໍເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ລະກະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍດັບສູນໄປນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ຫຼືວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານນີ້ ຄວນມາຕຸ້ມລຸມກັນ ຫຼືວ່າເຂົ້າເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ຈັດສ້າງແນວໃດແນວໜຶ່ງຂຶ້ ນ ເພື່ອວ່າຮັກສາມໍລະດົກກົກເຄົ້າອັນມີຄຸນຄ່າ ລະກະລາຄາສູງນີ້ ຫຼືບໍ່ເນາະ ໂຕນີ້ທີ່ເຈົ້າອັນນັ້ນມານີ້ ອັນທ່ານເວົ້າມານີ້ ກະ ກໍມີເຫດ ເຫດຜົນຢູ່ ແຕ່ຫາກຕ່າງແຕ່ວ່າໂຕນີ້ ທີ່ເພາະວ່າ ວ່າລາວເຮົາຫັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ ກັນເບາະ ມີຫຍັງທີ່ວ່ານັ້ນບໍ ອັນນີ້ແປວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ຫັ້ນ ແປວ່າ ແປວ່າຊິໃຫ້ມັນມີໂອກາດແບບນີ້ມາແບບນີ້ ແປວ່າມັນ ມັນຫັ້ນກະຍາກຢູ່ ເພາະວ່າເຈົ້າກໍເບິ່ງວ່າຕັ້ງແຕ່ລະຄົນຊະໄປເນາະ ຕອນນີ້ເບາະ ເຮົ າອາຍຸເທົ່ານັ້ນ ດຽວນີ້ອາຍຸຜູ້ໃດກະ 60 ກວ່າຂຶ້ນໄປລະເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ແປວ່າມັນກະຍາກຢູ່ ອັນນີ້ເຖິງວ່າຊິໄປຫາກັນບໍ ມີຫຍັງ ບາງເທື່ອມັນກະຍາກຢູ່ ໂຫ ຄັນ ຄືຄັນວ່າເວົ້າເຖິງອາຍຸເນາະ ສັງຂານຈັ່ງຊີ້ນີ້ແມ່ນຢູ່ ມັ ນ ມັນແກ່ ແຕ່ວ່າມັນກະບໍ່ຫຼ້າບໍ່ສວາຍ ກະເຮັດໄດ້ຢູ່ ເພື່ອວ່າພວກໜຸ່ມນ້ອຍຊິສືບຕໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເຮັດນີ້ກະແປວ່າ ໂຫຍ ມັນຊິໄດ້ໄປຕັ້ງວົງດົນຕີກັບເຈົ້າຍົມພິບານ ບໍ່ໄດ້ນີ້ແມ່ນບໍ່
ເອີ ອັນນີ້ແປວ່າມັນແລ້ວແຕ່ ອັນ ຄືບໍ ຫາກແຕ່ວ່າ ອັນເລື່ອງດົນຕີນີ້ນະ ສຳລັບພວກໜຸ່ມນ້ອຍບໍ ມີຫຍັງ ແປວ່າເຂົາເຈົ້າ ຖ້າວ່າອັນ ອັນຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າກໍນັ້ນ ສອນໂຕ ໂຕເອງດ້ວຍ ອັນນີ້ກະໄດ້ ເພາະວ່າບາງເທື່ອເ ຂົາເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນບໍ ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ເພາະຕາມທຳມະດາ ເພາະວ່າອັນເລື່ອງດົນຕີນີ້ ອັນສຳລັບດົນຕີທີ່ວ່າເສບແບບພວກສາກົນບໍ ແບບທີ່ວ່າອັນ ເພງທັນສະໄໝເບາະ ແປວ່າເຮົາຫັ້ນ ເຮົາ ຫັ້ນສາມາດຮຽນໄດ້ ອັນນີ້ນະ ແປວ່າອັນໄດ້ປຽບທຽບກັນກັບດົນຕີແບບລາວເດີມເບາະ ເຮົາຫັ້ນແປວ່າຍາກ ອັນນີ້ຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າ ເພາະໂຕນີ້ນີ້ ແປວ່າເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ມີເລື່ອງອຸປະກອນອັນທີ່ວ່າຊິມາເສບ ລະ ສອງມາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີ ຕ້ອງມີອັນນີ້ຄູມາ ມາສອນ ອັນນີ້ນີ້ລະ ຫາກແຕ່ວ່າດົນຕີສາກົນບໍ ດົນຕີພວກທັນສະໄໝນີ້ນະ ເຈົ້າບໍ່ອັນນັ້ນຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າໜຸ່ມນ້ອຍເຂົາເຈົ້າມັກຮຽນ ລະເຂົາເຈົ້າຊອກຫາ ໄດ້ ອັນນີ້ເພາະຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າຕັ້ງແຕ່ລະບ່ອນ ແປວ່າມັນມີບ່ອນສອນເດ້ ອັນຄືກັບວ່າເຈົ້າຢາກຫຼິ້ນກີຕາ ແປວ່າມັນກີຕາ ເຈົ້າຫັ້ນ ເຈົ້າຫັ້ນໄປຮຽນເອງກະໄດ້ ຫຼືວ່າເຈົ້າອັນນັ້ນກະໄດ້ເອງ ອັນນີ້ນະ ແປວ່າມັນ ມັນຫັ້ນ ມັນບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າອັນເລື່ອງດົນຕີ ເລື່ອງເຄື່ອງດົນຕີເບາະ ຢູ່ພີ້ ແປວ່າ ແປວ່າມັນກະມີຫຼາຍບໍ ຫາກແຕ່ວ່າເລື່ອງດົນຕີ ເຄື່ອງດົນຕີແບບທີ່ວ່າບ້ານເຮົາຫັ້ນ ອັນນີ້ລະ ແປວ່າມັນຫັ້ນບໍ່ມີເ ດ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ນີ້ລະ ຕ່າງໃດ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຂ້ອງໃຈມານານແລ້ວ ແລ້ວກໍຫຼາຍຄົນກໍມີຄວາມເຫັນຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ກໍຢາກຖາມວ່າ ຖ້າວ່າເປັນໄປໄດ້ກໍຂໍໃຫ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍແດ່ ຄືວ່າກ່ຽວກັ ບວົງດົນຕີລາວເຮົາ ລາວເດີມ ຫຼືວ່າລາວທັນສະໄໝ ຫຼືວ່າລາວໃດກໍຢ່າ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າ ຄັນຢາກໃຫ້ເພິ່ນມາເສບ ເສບແບບໃດກໍຢ່າ ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງບໍ ຫຼືວ່າໃນນາມສ່ວນໂ ຕກໍຢ່ານີ້ ມັນໄປຫາພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ ປານວ່າໄປຫາເຈົ້າຫານາຍ ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າແຕ່ງຂັນແປດໄປເທື່ອດອກ ມັນປຽບສະເໝືອນວ່າດັງກາຍຟ້າ ຢູ່ນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ອັນຂໍຖາມອີກແນວໜຶ່ງ ຄຳຖາມຄຳສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍຖາມວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວນີ້ ວົງດົນຕີລາວ ສົມມຸດວ່າມີງານວິວາມົງຄົນຈັ່ງຊີ້ ເອີ້ນໄປເສບ ໄປຊ່ວຍເສບນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າຄິດຄ່າເທົ່າໃດເນາະ ຕອນທີ່ວ່າຂ້າພະ ເຈົ້າເຄີຍຫຼິ້ນຢູ່ຫັ້ນ ແປວ່າມັນແລ້ວແຕ່ ອັນໜຶ່ງກໍແປວ່າສ່ວນຫຼາຍເບາະ ອັນຕົກເປັນລາຄານີ້ ແປວ່າມັນກະບໍ່ຊິໄດ້ຫຼາຍໃດ ອັນນີ້ນະ ມີຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດເບາະ ອັນພັນຫ້າເບາະ ພັນຫົກ ທໍ່ນັ້ນຊື່ໆ ອັນນັ້ນເດີ ອັນນັ້ນລະ ເພາະວ່າໃດ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ວ່າ ໜຶ່ງ ຖ້າວ່າເຮົາໄປເສບຢູ່ໃນດອງເບາະ ຢູ່ໃນອັນນັ້ນອັນນີ້ເບາະ ມີຫຍັງຫັ້ນ ແປວ່າເຄື່ອງເຮົາຫັ້ນກະຕ້ອງໄດ້ເອົາເຄື່ອງໃຫຍ່ ເຄື່ອງສ່ວນຫຼາຍເບາະ ເຈົ້າຫັນມາເ ບິ່ງເດີ ເຈົ້າເຊົ່າເຄື່ອງຊຸດໜຶ່ງຊຸດໜຶ່ງຫັ້ນນະ ແຕ່ກີ້ຫັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ກີ້ໃດນີ້ ເວົ້າໃຫ້ຟັງ ອັນນີ້ ແປວ່າມັນກໍຂະໜາດເປັນ ເຈັດແປດຮ້ອຍ ເຫັນບໍ່ ບາດນີ້ມັນເຈັດແປດຮ້ອຍ ບາດນີ້ອັນຂ້າພະ ແປວ່າອັນເງິນເຫຼືອຫັ້ນ ມີຕັ້ງແ ຕ່ວ່າເອົາເງິນໂຕນັ້ນປະໄວ້ ສຳລັບໄວ້ວ່າອັນໄປຈ້າງບ່ອນເສບ ບ່ອນຊ້ອມເພງ ອັນນັ້ນ ທໍ່ນັ້ນຊື່ໆ ອັນນີ້ລະ ແປວ່າ ແປວ່າຄັນຊິເວົ້າແທ້ເດີ ແປວ່າອັນພວກນັກເສບຢູ່ພີ້ນີ້ນະ ກະບໍ່ຊິໄດ້ເງິນນີ້ ເວົ້າຊື່ດອກ ແປວ່າມີ ຕັ້ງແຕ່ເອົາເງິນໂຕນັ້ນຫັ້ນປະໄວ້ ອັນສຳລັບໄວ້ໄປ ອັນຈ້າງບ່ອນຊ້ອມເພງ